ນັກສິລະປິນເທີກີ ທ່ານ ຣີຟິກ ອານາໂດ ສ້າງຮູບແຕ້ມຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ປະຕິມາກຳຂອງຂໍ້ມູນຂຶ້ນມາ ໂດຍໃຊ້ຊອບແວທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາສະເພາະ ເພື່ອປ່ຽນຊຸດຂໍ້ມູນໃຫ້ກາຍເປັນສິລະປະ ທ່ານເວົ້າວ່າ So what you are watching here is for example this one it's literally taking 300 million raw images ສິ່ງທີ່ເຈົ້າກຳລັງເບິ່ງຢູ່ນີ້ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນອັນນີ້ ມັນແມ່ນການເອົາສິ່ງເກັບກຳຮູບພາບຕົ້ນສະບັບ 300 ລ້ານອັນມາຈາກທຳມະຊາດແທ້ໆ ແລະ ສ້າງປະຕິມາກຳຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່ ທ່ານ ອານາໂດ ເວົ້າວ່າ ປັນຍາປະດິດ ຫຼື ເອໄອ ແມ່ນເຄື່ອງມືທາງສິລະປະ ທ່ານກ່າວດັ່ງນີ້ Let's imagine a million images of like all the flowers in the world. ລອງວາດພາບເບິ່ງດອກໄມ້ທັງໝົດທີ່ມີຫຼາຍລ້ານດອກຢູ່ໃນໂລກນີ້ ບໍ່ມີວິທີໃດທີ່ຈະຈື່ຈຳດອກໄມ້ທັງໝົດໃນໂລກໄດ້ ແຕ່ດ້ວຍການໃຊ້ສູດຄຳສັ່ງ AI ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເວົ້າໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍວ່າ ໃນຕົວແບບ AI ອັນນີ້ ມີດອກໄມ້ທຸກປະເພດ ຢູ່ໃນແບບ AI ນີ້ ດຽວນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຈິນຕະນາການວ່າ ມີແປງອັນໜຶ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເອົາໄປໃສ່ໃນຈິດໃຈຂອງເຄື່ອງຈັກ ແລະ ທາສີດ້ວຍການໃສ່ສີອັນນີ້ ນັກສິລະປິນຢູ່ໃນ ນະຄອນລອສແອນເຈີລິສ ໄດ້ໃຊ້ AI ຢູ່ໃນຫໍພິພິທະພັນສິລະປະທັນສະໄໝໃນນະຄອນນິວຢອກ ເພື່ອສ້າງສິລະປະໃໝ່ຈາກການເກັບກຳເອົາສິລະປະທີ່ມີຢູ່ໃນຫຼາຍກວ່າ 200 ປີ ເຄື່ອງຈັກຮຽນຮູ້ຍັງບັນທຶກການປ່ຽນ ແປງສະພາບແວດລ້ອມຂອງສິລະປະ ລວມທັງປະຕິກິລິຍາຕອບໂຕ້ຂອງຜູ້ຊົມ ແລະ ວິວັດທະນາການໃນຕະຫຼອດເວລາອີກດ້ວຍ ນັກວິທະຍາສາດລະບົບປະສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຄາລິຟໍເນຍ ທ່ານ ເທເ ລີ ຄູນ ໄດ້ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະໝອງຂອງພວກອາສາສະໝັກທີ່ເບິ່ງສິລະປະຂອງທ່ານ ອານາໂດ ທ່ານ ຄູນ ເວົ້າວ່າ So there was something about AI art that seemed to engage the somatosensory area so something kind of ມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງກ່ຽວກັບສິລະປະ AI ທີ່ເບິ່ງຄືວ່ າ ມີສ່ວນກ່ຽວພັນກັບຂົງເຂດຮັບຮູ້ການສຳຜັດໃນສະໝອງ ບໍ່ພຽງແຕ່ເລື່ອງການເບິ່ງເຫັນວ່າມັນເປັນແນວໃດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງດ້ານຮ່າງກາຍກໍຄືຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຮ່າງກາຍກ່ຽວກັບສິລະປະນັ້ນອີກ ມັນເບິ່ງ ຄືວ່າບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງວິທີການອັນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ມັນຍັງມີສ່ວນກ່ຽວພັນກັບຂົງເຂດການສຳຜັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນສະໝອງອີກດ້ວຍ ແລະ ໃນການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ ມັນຍັງມີສ່ວນກ່ຽວພັນກັບຂົງເຂດນີ້ຂອງສະໝອງ ທີ່ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການວາງແຜນ ຫຼື ຄວາມຄິດແບບປະດິດສ້າງອີກດ້ວຍ ທ່ານ ຄູນ ເວົ້າວ່າ ມັນອາດສາມາດນຳໄປສູ່ການນຳໃຊ້ການປິ່ນປົວສຳລັບປັນຍາປະດິດຢູ່ໃນສິລະປະ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງສະໝອງ ທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າຊ່ວຍຄວບຄຸມຄວາມຕຶງຄຽດ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກັງວົນຈິດໃຈ ບົວສະຫວັນ ນຳສະເໜີລາຍງານນີ້ໃຫ້ແກ່ VOA